ಅಷ್ಟವಕ್ಷತೆ अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्संसमुपस्थितं तदेव किल एकवारं पठामः दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेयुत्सुम् समुपस्थितम् समुपस्थितम् युत्सुंसमुपस्थितम् युत्सुंसमुपस्थितम् सीदन्ति मम घात्राणि मम सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति मिलित्वा पठामः एकवारं मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति एकवारमपि मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति पदच्छेदं कुर्मः दृष्ट्वेमम् इति कथं दृष्ट्वा इमं दृष्ट्वा इमं दृष्ट्वेमं स्वजनं स्वजनमेव स्वजनं कृष्ण कृष्ण इत्येव युयुत्सुं युयुत्सुं समुपस्थितं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति सर्वमपि पदच्छेदम् एव अस्ति तत्र दृष्ट्वा इमं तदेकमेव तत्र करणीयमस्ति दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्णा युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि മുഖം ച പരിശുഷ്യതി ദൃഷ്ട്വാ ഇതി ദൃഷ്ട്വാ അവ്യയമസ്തി ദൃഷ്ട്വാ അവ്യയം ദൃഷ്ട്വാ अर्थः दृष्ट्वा गत्वा पठित्वा लिखित्वा सर्वम् एवम् आगच्छति गत्वा पठति दृष्ट्वा वदति एक वाक्यद्वयं न समापयति तत्र एकवाक्यं समाप्तं भवति अनन्तरम् अन्यवाक्यं भवति दृष्ट्वा किं करोति इति तत्र आगच्छति तदैव दृष्ट्वेमं दृष्ट्वा इमं दृष्ट्वा इमं दृष्ट्वेमं दृष्ट्वा पश्यतु अव्ययम् इमम् इदं शब्दं मकारान्तं नपुंसकलिङ्गं द्वितीय एकवचनम् इदम् इति म इति अन्ते अस्ति मकारान्तशब्दः तस्य नपुंसकलिङ्गं द्वितीय एकवचनम् अनन्तरं स्वजनम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गं द्वितीय एकवचनं कृष्ण हे कृष्ण सम्बोधन हे कृष्ण इति अस्ति कृष्ण युयुत्सुं युयुत्सुः उकारान्तम् യുയുത്സു ഉകാരാന്ത പുല്ലിംഗ ദ്വിതീയ ഏകവചനം യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം അകാരാന്ത നപുംസകലിംഗ ദ്വിതീയ ഏകവചനം സമുപസ്ഥിതം അഥവാ യുയുത്സും സ്വജനം അം അം അം ഇതി സമാപനം ഭवति സാമാന്യതया द्वितीय एकवचनं भवति सर्वत्र नास्ति नपुंसकलिङ्गं चेत् प्रथमापि एवमेव भवति सीदन्ति तत् क्रियापदमस्ति सद् इति धातुः सर्वपदे अपि संस्कृते एकः धातुः भवति हम्म। क्रीडति तस्य एकः धातुः भवति क्रीड् इति धातुः अस्ति गच्छति तस्य एकः धातुः भवति गम् इति धातुः पठति पठ् मिलति मिल् तस्य नाम अस्ति धातु धातु स्वीकृत्य तस्य प्रफिक्स् ओर् सफिक्स् योजयन्ति तदैव भिन्नभिन्नपदनिर्माणं करोति इदानीं धातु स्वीकृतवन्तः अत्र किं धातुः अस्ति सद् इति धातु तत्र तदनन्तरम् एकप्रत्ययं तिङ् इति एकप्रत्ययं स्थापितवन्तः सीदन्ति इति आगच्छति तत् कथमागच्छति आगच्छति इति एकप्रक्रिया इति वदति तस्य वयम् अनन्तरं यदा कदापि पठामः बहु उत्तमव्याकरणे एकपदस्य मूलं कथमागच्छति तदनुसृतं वयं तद् तस्य अर्थनिर्माणं कर्तुं शक्नुमः तदेव सीदन्ति सद् इति धातु परस्मैपदी धातु परस्मैपदी आत्मनेपदी इति धातुद्वयं भवति द्वयं न त्रिविधमस्ति परस्मैपदी आत्मनेपदी उभयपदी परस्मैपदी इत्युक्ते सामान्यम् अवगमनार्थं सर्वत्र ति ति ति ति इति आगच्छति गच्छति पठति लिखति सर्वत्र ति इति आगच्छति आत्मनेपदी चेत् ते ते ते इति आगच्छति भाषते गम्यते सर्वं तादृशपदानि सर्वम् ए ए इति आगच्छति आत्मनेपदी सामान्यं ज्ञातुं शक्नुमः मम मम इत्युक्ते अस्मत्शब्दस्य अहम् आवां वयं तस्य षष्टिविभक्ति एकवचनम् अनन्तरं गात्राणि नपुंसकलिङ्गमेव किन्तु बहुवचने अस्ति प्रथम बहुवचनं नपुंसकलिङ्गम् अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम बहुवचनं गात्रं गात्रे गात्राणि इति इदानीं मुखं तदपि अकारान्त नपुंसकलिङ्गं प्रथम एकवचनं च अव्ययं परिशुष्यति तदपि धा क्रियापदमस्ति शुष् इति धातुः अस्ति तस्य पश्यतु प्रफिक्स् एव स्थापितं परि इति स्थापितम् अनन्तरं शुष्यति तिङ् स्थापितं मूलं किमस्ति शुष् शुष्कं भवति इति ततः एव अर्थमागच्छति शुष् इति धातु किन्तु परि इति यदा स्थापितं भिन्न अर्थम् आगच्छति तस्य परि പരി ഇതി ഉപസർഗ ശുഷ് ഇതി ധാതു പരസ്മൈപതി കർത്തരി ലെട്ട് പ്രഥമ പുരുഷ ഏകവചനം ലെട്ട് ഇത്യുക്തി വർത്തമാനകാലസ്യ ലെട്ട് ലങ് ഇതി വദതി ഭൂതകാലസ്യ ഏകൈക കാലസ്യ വിഷയ വദതി ഇതിന് സാമാന്യതയെ വയം തസ്യ പദ വിഷയ ദൃഷ്ടവന്ത അർത്ഥം പശ്യാമ കൃഷ്ണ ഇതി അസ്തി കൃഷ്ണമാഹുവേതി ഹേ കൃഷ്ണ ഇതി അസ്തി भिन्नभिन्ननामानि सन्ति किल कृष्णस्य यत्किमपि वक्तुं शक्नुमः मधुसूदनः इति अस्ति अथवा ऋषिकेशः इति अस्ति कोऽपि एकनाम कृष्ण इति आह्वयति कः आह्वयति अर्जुन अर्जुनः आह्वयति किं वदति कृष्ण युयुत्सुं युयुत्सुः वयं प्रथमश्लोके पठितवन्तः युद्धं कर्तुम् इच्छति सः एव युयुत्सुः अहं तस्मिन् समये उक्तवान् जलं पातुम् इच्छति पिपासुः पिपासा जलं पातुम् इच्छा श्रोतुम् इच्छ शुश्रूषा पातुम् इच्छा पिपासा गन्तुम् इच्छा अथवा ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा गन्तुम् इच्छा जिगमिषा एवम् एकैक एकैक अर्थः अस्ति तस्य एकरूपं स्थापयति चेत् सः अर्थः भवति तस्य प्राधान्यमपि अस्ति इदानीम् अत्र अस्ति युयुत्सुः युद्धं कर्तुम् इच्छति युयुत्सुम् इत्युक्ते कः अर्थः युद्धं कर्तुम् इच्छु इच्छा येषामस्ति ते युद्धं कर्तुम् इष्टवन्तम् युयुत्सुं समुपस्थितम् समीपे वर्तमानम् इत्युक्ते समीपे सन्ति सम् सम् उपस्थित उपस्थिति इत्युक्ते कः अर्थः अस्ति उपस्थिति उपस्थिति इत्युक्ते अस्ति प्रसङ्गे इत्यर्थः उपस्थिति सम् उपस्थिति सम् उपस्थिति इत्युक्ते समीपे अस्ति इदानीं सः वदति कृष्ण समीपे अस्ति समीपे सन्ति के युद्धं कर्तुम् इच्छया आगतवन्तः पश्यतु युयुत्सुं योद्धुम् इच्छुं समुपस्थितं समीपे वर्तमानम् इदम् इदम् इत्युक्ते समीपे ये सन्ति एतम् अथवा अमुं स्वजनम् आत्मीयजनं स्वजनं स्वजनम् इत्युक्ते कः अर्थः बान्धवाः स्वजनम् आत्मीयाः तस्य दृष्ट्वा दृष्ट्वा अवलोक्य तान् दृष्ट्वा मम इत्युक्ते तस्य मनसि मम मे गात्राणि गात्रम् इत्युक्ते अङ्कः एकैकगात्रं शरीरस्य हस्तः पादः भिन्नभिन्नगात्राणि मम गात्राणि मम अवयवानि सीदन्ति सीदन्ति इत्युक्ते कः अर्थः शिथिलीकृतमभवत् शिथिलीकरणम् इत्युक्ते इदानीम् अस्माकं मसिल् सर्वं शिथिलं करोति इति वदति तस्य बहु लूस् अभवत् तद् तस्य बलं नास्ति शिथिलीकृतानि अभवत् मुखं च मुखं मीन्स् एतत् वदनं मुखं च परिशुष्यति शुष्कं भवति मुखं शुष्कं भवति तदेव तस्य अर्थः मुख नास्ति इति शरीरस्य शक्तिः गच्छति इति एकस्थितिः तद् इतोपि बहूनि कार्याणि अग्रे वदन्ति वयं मिलित्वापि पश्यामः किन्तु प्रथमम् एतत् अवगच्छामः अर्जुनस्य पूर्वश्लोकपर्यन्तम् अर्जुनस्य का स्थितिः आसीत् कृपा सः कृपया आविष्टः परया कृपया आविष्टः सः सर्वान् दृष्टवान् समानरीत्या किल वयं चिन्तितवन्तः समष्टिरूपेण सः दृष्टवान् सत्यं किन्तु यदा तस्य अन्तरङ्गे स्वजनम् इति यदा विकारः आगतः तस्य दृष्टिमध्ये परिवर्तनम् आगच्छति वस्तुतया सः सम्यक् दृष्टवान् कदा केन कारणेन सः सम्यक् दृष्टवान् गतश्लोकपर्यन्तं तस्य दर्शनं कृष्णस्य सान्निध्येन अथवा कृष्णस्य शब्दं श्रुत्वा कृष्णस्य शङ्खनादस्य शब्दं तृष् श्रुत्वा तस्य एकसमष्टिदर्शनम् अभवत् समष्टिदर्शनतः एकं सिद्धान्तं मनसि आगतं किं सिद्धान्तं किमर्थम् अहम् एतैः सह युद्धं करोमि अहं युद्धं करोमि चेत् कः लाभः एते सर्वे मरणं प्राप्नुवन्ति चेत् पुनः युद्धं कृत्वा एतत् सर्वं प्राप्य किमस्ति एतादृश उत्तम उत्तमचिन्तनानि आगच्छति किन्तु मध्ये किम् आगतम् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण परिवर्तनमभवत् तस्य तावत्पर्यन्तं कृष्णः अपि किमपि न वदति सः उत्तम एकस्तरं प्रति गच्छति स्म किन्तु झटिति तस्य पतनं भवति स्वाभाविकजनानां स्वाभाविकता अस्ति तत्र कारणं किं ममत्वं यत् एकैकस्य अन्तरङ्गे ममत्वमपि भवति अनन्तरं समग्रदर्शनमपि भवति सर्वेषाम् अन्तरङ्गे भवति तत् कदाचित् वयम् अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान समग्रदर्शनस्य आविष्कारः भवति समग्रदर्शनस्य इत्युक्ते सर्वान् वयं पश्यामः तादृश कदा कदा तादृशम् आविष्कारः भवति आविष्कारः इत्युक्ते प्रकटनं सर्वमनुष्याणाम् अन्तरङ्गे द्विविधमपि अस्ति एकस्थाने ममत्वम् इति अस्ति एकस्थाने विशालदर्शनम् इति अस्ति कदाचित् अस्माकं विशालदर्शनं बहिरागच्छति कदाचित् अस्माकं ममत्वं बहिरागच्छति कदा विशालदर्शनम् आगच्छति एकैकं चिन्तयामः विशालदर्शनम् उत्तमविषयः तस्मात् कदा विशालदर्शनं बहिरागच्छति भवताम् अनुभवे कदा अस्माकम् एक समग्रदर्शनम् आगच्छति कदा आगच्छति तादृशम् जीवने यदा कदापि वयम् उत्तमकार्याणि इति यदा वदामः अथवा त्यागः समर्पणं तादृशकार्याणि सन्ति किल तस्य प्राक्टीस् यदा वयं जीवने कुर्मः तदा अस्माकं तादृशभावः बहिरागच्छति अथवा तादृशभावः प्रकटः भवति अथवा यदा यदा मम कार्यं स्वार्थविषयः प्रथमं मम इन्द्रियाणां सन्तृप्तिः अथवा मम चिन्तनानि अथवा मम पुत्रः मम पुत्री तत्सर्वं कुतः आगच्छति मम पुत्रः इति भावः मम पुत्री इति भावः सर्वत्र किमस्ति प्रथमं मम इति अस्ति पुत्रः इति दर्शनं करोतु विशालदर्शनं किल पुत्रत्वं सर्व सर्वपुत्राणाम् उपरि पुत्रत्वम् इति पश्यतु उत्तमम् अथवा सर्वपुत्री पुत्रीणाम् उपरि पुत्री इति एकः भावः भवति चेत् चिन्ता नास्ति सम्यक् एव तत् अस्माकं मनसि किमपि चाञ्चल्यं न आनयति पुत्रम् अहं पश्यामि इति कारणेन चाञ्चल्यं वा न किन्तु तत्रैव अस्माकं प्राब्लम् अस्ति वयं वदामः वयं पृच्छामः यत् पुत्रः न द्रष्टव्यः वा यत् पुत्री न द्रष्टव्या वा पुत्रः द्रष्टव्यः पुत्री द्रष्टव्या अस्माकं दायित्वं तद् किन्तु पुत्रः इत्येव पश्यतु पुत्रः इति विकारे अहम् अन्यत् किं स्थापयामि मम पुत्रः इति यदा स्थापयामि तदा ततः स्वार्थदर्शनम् आगच्छति मम इति यदा आगच्छति तत्र तदा एव अस्माकं विशालता गच्छति किल इदानीं पश्यतु विद्यालये मम पुत्रः विद्यालये पठति अथवा कुत्रापि कार्यं करोति तत्र स पुत्रस्य यद् उत्तमम् अस्ति तत् सर्वेषाम् उत्तमं भवति तत्र तत् कार्यम् अहं करोमि तत्र कोऽपि प्रश्नः नास्ति सर्वेषाम् उत्तमं भवति उदाहरणं किमपि इदानीं विद्यालये पठति सः विद्यालये सर्वे छात्राः सम्यक् पठन्तु तदर्थम् अहं कामपि व्यवस्थां करोमि अन्यं कमपि उक्त्वा पाठयामि तत्र एतान् सर्वान् मेक्स् पाठयतु यदि सम्यक् न जानन्ति अहं व्यवस्थां कृतवान् तत्र तस्य गुणः मम पुत्रस्य कृते अपि मिलति मिलति वा मम पुत्रस्य विद्यालये सर्वेषाम् उत्तम अध्यापनाय अहं व्यवस्थां करोमि सः तत् साहाय्यं मम पुत्रस्य कृते उत्तमाय भवति तदेव समाजे यत्किमपि कार्यं वयं सम्यक् कुर्मः इदानीं पश्यतु अत्रत्य सं वातावरणं स्वच्छं भवेत् स्वच्छं भवेत् इत्युक्ते शुद्धं भवेत् तदर्थं लघु लघु कार्याणि वयं कुर्मः किम् असमीचीनवस्तूनि न त्यजामः अथवा प्लास्टिक् वयं न उपयोगं कुर्मः लघु लघु कार्याणि भवान् करोति तत् सर्वं धर्मः भवति किन्तु तदेव मम पुत्रस्य कृते एव अहं करोमि तदा धर्मः न भवति तत्र कारणं किं धर्मः इति एकः भावः एव तत्र भवान् किं करोति इति तत्र विषयः न भवतः मनः कथमस्ति तस्मिन् विषये कारण करणमस्ति किल क्रिया तस्य प्रतिफलनं कुत्र आगच्छति अहं किमपि करोमि कर्म करोमि कर्म करोति चेत् तस्य पापं वा पुण्यं वा द्वय द्वयोः मध्ये एकमस्ति एव कर्म करोति चेत् तद् कुत्र आगच्छति मयि आगच्छति यदा अहं समाजाय करोमि समाजः इति यदा दृष्टिः भवति अथवा समष्टि इति यदा दृष्टिः भवति अथवा सर्वेषाम् इति यदा दृष्टिः भवति अथवा मम कृते केवलं न इति यदा दृष्टिः भवति निस्वार्थतया यदा वयं तदेव कार्यं कुर्मः तदानीम् अस्माकम् अन्तरङ्गे किं न भवति पापमपि न भवति पुण्यमपि न भवति पापपुण्यचिन्तनं न भवति कारणं किं किञ्चित् अग्रे वयम् अवगन्तुं शक्नुमः पापं भवतु पुण्यं भवतु द्वयमपि बन्धनमेव किल ज्ञानपानमध्ये सम्यक् लिखितवान् सः पापं भवतु पुण्यं भवतु एकं सुवर्णस्य शृङ्खला किल एकम् अयः तस्य शृङ्खला द्वयोः मध्ये कः भेदः किल पूर्वं बाल्यकाले एककवितां पठितवान् एकपक्षिणः विषये मलयाळभाषायाम् अस्ति किल ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ കാഞ്ചനം ഇത്യുക്തെ സുവർണം സുവർണസ്യ നീടേ സുവർണസ്യ നീടേ അസ്മിയഹം കിന്തു പക്ഷി തതിച്ഛതി ഭവാൻ സുവർണസ്യ കരോതു അഥവാ അന്യത് കിമപി കരോ തസ്യ കൃതേ ദുഗ്ധമേവ ദദാതു ഫലാനി ഏവ ദദാതു കിന്തു പക്ഷി ഇച്ഛതി വാ इच्छति पक्षी किम् इच्छति तस्य स्वातन्त्र्यम् इच्छति तत् किन्तु वयम् अन्य अन्यसङ्कल्पं कुर्मः तदेव वदति अस्माकं पुण्यम् अथवा पापम् इति एतद् द्वयमपि कारणं किं धर्म एककार्यमेव अहं करोमि स्वार्थता निस्वार्थता इत्येव भेदः तत्र युद्धमेव युद्धकार्यमेव इदानीं तस्य मनः अधः अधः गच्छति पूर्वं तस्य एकं विशालदर्शनम् अभवत् तेन कारणेन सः युद्धं न करोति भगवान् अङ्गीकरोति स्म किन्तु इदानीं सः कारणानि वदति किं कारणं वदति मम जनाः इति सः अपि दृष्टवान् एतत् दर्शनं समानं सः अपि दृष्टवान् कः पूर्वमेव किन्तु तस्मै गीतोपदेशं न कृतवान् कारणं किम् उपदेशं करोति चेत् लाभः अस्ति चेदेव करोति भगवान् अवगतवान् एतस्य मनसि एकसम्पूर्णदर्शनमपि अस्ति एकस्वार्थदर्शनमपि अस्ति बहु लघुभेदः एव एतयोः मध्ये वयं कदाचित् चिन्तयामः तदेव करोमि किल अहं तदेव कुर्वन्नस्मि कथं तद् एतद् नास्ति मन्दिरं गच्छति अहमपि मन्दिरं गच्छामि अन्य एकः अपि मन्दिरं गच्छति एकः मन्दिरं गत्वा प्रतिदिनं मम तदावश्यकम् एतदावश्यकम् एवमेवमेव प्रार्थनां करोति दर्शने जनानां दर्शने किं द्वौ अपि मन्दिरं गच्छतः एकस्य मनसि किं सः तादृशं स्वस्य विषये किमपि प्रार्थनां न करोति सः लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु इति अर्थं ज्ञात्वा वदति सम्यक् अनुभूय सः वदति तस्य तु विकासः भवति प्रतिदिनं तस्य विकासः भवति अन्यस्य विकासः न भवति यत् कार्यं बहिः करोति तत् न किल दुर्योधनः अपि वदति किल एकस्मिन् स्थाने महाभारते जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः अहं धर्मम् अपि जानामि अधर्ममपि जानामि किन्तु ततः मम धर्मे प्रवृत्तिः नास्ति अधर्मे तः निवृत्तिः अपि नास्ति तदहं गन्तुं न शक्नोमि तत्रैव प्राब्लम् अस्ति अर्जुनः जानाति चेत् सः ततः गन्तुं शक्नोति तद् भगवान् अवगतवान् कारणं तस्य दर्शनतः समष्टिदर्शनं यदा सः कृतवान् भगवान् अवगतवान् एषः अवगच्छति चेत् परिवर्तनं भवति तस्मात् इदानीं सः तस्य सम्पूर्णविवरणं करोति कथं स्वार्थदर्शनं भवति चेत् एतादृशविशालदर्शनतः स्वार्थदर्शनं प्रति यदा परिवर्तनं भवति कथम् अधः अधः अधः अधः आगच्छति इति इदानीं कथं वदति पश्यतु सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति अग्रिमश्लोकानपि तेन सह दृष्टामः पश्यामः अनन्तरं तस्य व्याकरणविषये वयं पश्यामः वेपधुश्च शरीरे मे രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസതേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യത്തെ न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनि न च श्रेयोनु पश्यामि किमस्ति अनन्तरं हत्वा स्वजनमाह अनन्तरं तद् भिन्नार्थः आगच्छति एतावत् पर्यन्तं तस्य भेद एकमा एकस्मिन् क्षणे अत्र अत्रैव तस्य कीवेड् अत्रैव अस्ति किम् मम इति यदा तस्य दर्शनम् अभवत् तत् पूर्वं किमपि प्राब्लं नासीत् तस्य किल सः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् सर्वान् दृष्ट्वा सः सम्यक् तस्य वर्धनं जायमानमासीत् तन्मध्ये किम् अभवत् मम इति सः दृष्टवान् एतदेव यत् यत् पदानि पूर्वम् उक्तं पितॄन् पश्यति चेत् चिन्ता नास्ति मम पिता इति पश्यति प्राब्लम् अभवत् मातॄन् चिन्ता नास्ति मम माता इति भवति अस्माकं सर्वविधविकारः आगच्छति विकारः कुत्र आगच्छति प्रथमं विकारं कुत्र दृश्यते शरीरे कियत् क्रमशः वदति इति चिन्तयतु सर्वं सैकोलजि कथं पठितवान् पश्यतु सीतन्ति मम गात्राणि प्रथमं मम शरीरमेव मम शरीरं शिथिलमभवत् वयमपि एवमेव किल अस्माकं किमपि कष्टं भवति चेत् प्रथमं किं वदामः वयं स्थातुमेव न शक्नुमः मम आरोग्यमेव नास्ति अहं बहु श्रान्तः जातः सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति अस्ति वा एतादृश अनुभवः मम तु बहुवारं भवति यदा वर्गं चालयितुं गच्छामि न जानामि इति चिन्तयतु मुखं च परिशुष्यति एकबिन्दुजलमपि नास्ति वा भवति मुखे सीदन्ति मम शरीरमेवम् अभवत् मुखं च परिशुष्यति वेपधुश्च शरीरे मे मे शरीरे मम शरीरे वेबधु इत्युक्ते कः अर्थः अस्ति किल वेबधुश्च शरीरे मे तत्रापि एकपदमागतं रोमहर्षश्च जायते तद् एकं पदं तत्र भवतु तद् सैकोलजिकलि बहु प्राधान्यमस्ति इति वदन्ति एकः मनश्शास्त्ररीत्या भगवद्गीतायाः व्याख्यानं कृतवान् सः तद् पदस्य विषये बहु तस्मादेव അർജുനസ്യ സ്വാത്വിക ഗുണ ഇനി വന്നത് ഏതത് സർവം ശരീരേ യദ്യത് ഭവതി അനന്തരം മനഃ പ്രതികച്ചതി അനന്തരം ബുദ്ധി പ്രതികച്ചതി അസ്മാകം യത്കിമപി ശരീര പ്രോബ്ലം ആഗച്ചതി അഥവാ കഷ്ടമാഗച്ചതി പ്രഥമം തത് കുത്ര ആഗച്ചതി ശരീരം ശരീരം പ്രദർശയതി തത് സീതന്തി മമഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി വേപധുശ്ച ശരീരം സർവത്ര സെറ്റിङ्ग् अभवत् एकैकम् एकैकस्य लक्षणमस्ति कदा वेपधुः आगच्छति शरीरे स्वेदबिन्दुः कदा आगच्छति भयं भवति चेत् किल यदा अस्माकं भयं भवति यदा अस्माकं सीदन्ति मम गात्राणि कदा भवति मया किमपि कर्तुं न शक्यते इति आलस्यस्य टाप् मोस्ट् भावः यदा आगच्छति तदा सीदन्ति मम गात्राणि कदा मुखं च परिशुष्यति किमपि वक्तुमहं न शक्नोमि एकैकं कथं सूचयति इति पश्यतु एकैक इन्द्रियस्य एकैकगुणः अस्ति तत् स्ट्रैक् करोति प्रथममेव तदेव सीदन्ति मम गात्राणि अनन्तरं मुखं च परिशुष्यति अनन्तरं भयम् एक एक सन्दर्भे भयम् अनन्तरम् अस्माकं यदा अस्माकम् इच्छा नास्ति तत्र किं किं भवति एकः मां ताडयितुम् आगच्छति एकः मां ताडयितुम् आगच्छति मम किं किं भवति मम तावत् शक्तिः नास्ति अथवा आरोग्यं नास्ति तस्य पुरतः मम किं किं भवति मम सम्पूर्णगात्राणि सीदन्ति इत्युक्ते मया किमपि कर्तुं न शक्यते अहं यत् मम शक्तिः अस्ति तदपि उपयोगं कर्तुं न शक्नोमि अनन्तरं किमपि वक्तुं न शक्नोमि एकमपि पथं मुखतः न आगच्छति किल यदा कदापि भयं भवति केवलम् अहम् उक्तवान् एकः ताडयितुम् आगच्छति चेदपि एवमेव अथवा किमपि रात्रि दृष्ट्वा भयमनुभवति सैमेव किल रात्रौ किमपि पश्यति भयम् अनुभवति भयं यदा भवति तत् वस्तु किम् इति भिन्नज्ञानं तत् वस्तु किम् इति अहं न अवगच्छामि तावत्पर्यन्तं मम किं भवति मम भयं भवति मम किं किमपि मम शरीरं बहु किमपि कर्तुं न शक्नोमि अहं रोदनं करोमि चेत् रक्षां प्राप्तुं शक्नोमि उच्चैः कमपि आह्वयामि किन्तु शब्दः നാഗച്ഛതി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി वेबधुश्च शरीरे काम्प्लीट् स्वेट्टिङ्ग् भवति शरीरे वेबधुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते तत् तत्र भवतु अनन्तरमपि भवति गाण्डीवं संसते हस्तात् कथं गच्छति गाण्डीवं तादृशपदानि अन्यभाषायां नास्ति स्लिप् इति सर्वं वदति चेत् न संसदे इत्युक्ते तदेव तद् किं वदामि न जानामि तादृशं गाण्डीवं तस्य गाण्डीवं किम् गाण्डीवं संसदे अस्तादिति वृथा न वदति गाण्डीवं किम् अर्जुनस्य समग्रपौरुषस्य चिह्नमस्ति गाण्डीवं किल अर्जुनस्य कथा अस्ति किल तादृशम् अर्जुनस्य निन्दानं करोतु सः सोढुं शक्नोति किन्तु यः कोऽपि गाण्डीवस्य निन्दनं करोति सः अनन्तरं तस्य तस्य मरणमेव तस्य गाण्डीवस्य किमपि कर्तुं सः न अङ्गीकरोति तादृश अभिमानमस्ति तस्य गाण्डीवस्य उपरि अस्माकं सर्वेषाम् अस्ति किल अस्माकं कदाचित् भवति मम विषये किमपि भवतु किन्तु मम उद्योगस्य विषये न वदतु भवति वा न वा केचन जनानां बहु अहङ्कारः भवान् एवमेव भवान् किमपि मम भवति तादृशं संस्कृतस्य विषये कोऽपि वदति मम बहु कष्टं भवति तद् अस्माकम् एकैकत्र अस्माकम् अभिमानमस्ति एकैकस्थाने तत्सर्वं मम एव तदर्थमेव सूचयति इदानीं विशालरीत्या किमर्थं सूचयति यत्र यत्र अहम् अहङ्कारं करोमि तद् स्थानतः मम मुक्तिः भवेत् नो चेत् मम कदापि मम एतत् न भवति केचन जनाः सन्ति स्वस्य धने अभिमानः सन्ति किल केचन कब्दमस्ति मम तस्य विषये किमपि वदतु किन्तु तस्य धनविषये किमपि भवान् करोतु तदा सः सोढुं न शक्नोति धनमभिमानः केचन जनानां केचन जनानां सौन्दर्यम् अभिमानः स्वस्य विषये बहु केचन जनाः चिन्तयन्ति ओ अहमेव लोके अतिसुन्दरः इति अधिकजनाः न किन्तु केचन सन्ति तादृशजनाः तेषां सौन्दर्यविषये किमपि वदतु ते सोढुं न शक्नुवन्ति एक एकस्यापि അഹങ്കാരസ്യ ഏകൈക ബിന്ദുഹു അർജുനം നിമിത്തീകൃത്യ ഭഗവാൻ തത് സർവം വിവരണോതി കഥം ഗാണ്ഡീവം ഇത് ഏകപദേന സഹകൃതവാൻ കെചന ജനം മോ വിദ്യയാ വിഷയെ മമ ജ്ഞാനം അഹം തത്സർവം ജാനാമി കെചന ജനം കമ്പ്യൂട്ടർ ജ്ഞാനം അസ്തി കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷയ അഹമേവ സർവം ഇതിൽ കെചന സന്ധി താദൃശം യത്കിമഭിബോധം ഗാണ്ഡീവം സംസതേ ഹസ്താത് यदा भवतः भयं भवति यदा भवतः शक्तिः इति यदा भवतः स्वत्वं यस्मिन् समये मम इति भवति तस्मिन् समये भवतः शक्ति मन्दं मन्दं गच्छति वयमपि जानीमः किल सामान्यविषयेषु अन्य कस्यापि विषये चेत् अस्माकं किं कष्टं किन्तु स्वस्य पुत्रस्य विषये पश्यतु एकः परीक्षा आसीत् प्रतिवर्षं परीक्षायाः रिसल्ट् आगच्छति अस्माकं किमपि प्राब्लम् अस्ति वा किन्तु मम पुत्रः प्लस् टु मध्ये पठति इदानीं तस्मिन् वर्षे प्लस् टु रिसल्ट् इत्युक्ते मम बहु मम मनसि बहु एतत् कारयति कारणं किम् अहं मम तत्र योजितवान् तत् उत्तमं वा अनुत्तमं वा सर्वं भिन्नविषयः तद् इदानीम् एकदृष्ट्या चिन्तयामः चेत् उत्तरं न मिलति बहु विशालविषयः किमर्थम् अहं तत्र दुःखं करोमि अथवा किमर्थम् अहं टेन्शन् करोमि दुःखम् इति अनन्तर स्टेज् मम पुत्रः अस्मिन् वर्षे प्लस् टु मध्ये पठति प्लस् टु रिसल्ट् मध्ये मम टेन्शन् अस्ति अस्ति वा नास्ति वा किमर्थं मम ईगो ईगो इति वक्तुं सरलं किन्तु मम पुत्रः तत्र अस्ति इति एककारणेन मम पुत्रस्य अङ्गविषये एव मम टेन्शन् भवितव्यं किन्तु इदानीं भवतः टेन्शन् ततोपि सर्वम् अग्रे गतं प्लस् टु रिसल्ट् आगतम् इति भवान् स्थग् एतद् भवति किल प्लस् टु रिसल्ट् आगतम् इति शृणोति भवतः समाधानं सर्वं गच्छति तद् अवगमनपर्यन्तम् ओ किं करणीयं तत् करणीयम् एतत् करणीयं कथञ्चित् ज्ञातव्यम् कथं तद् प्लस् टु रिसल्ट् एतावत् पर्यन्तं भवतः किमपि टेन्शन् वस्तु न आसीत् अस्मिन् वर्षे किमर्थं प्लस् टु रिसल्ट् भवतः कष्टं जनयति मम पुत्रः इति अहं तत्र कनेक्ट् कृतवान् मम पुत्रस्य रिसल्ट् मयि किञ्चिदेव भेदः जनयति यदा वयं दृष्ट्वा दृष्ट्वा दृष्ट्वा आगच्छामः पुत्रस्य रिसल्ट् कारणेन न अहम् अधिककष्टमनुभवामि आहत्य तत् सम्भवमेव मम दुःखं ददाति इदानीं युद्धमपि तदेव किञ्चित् स्वयं वयं चिन्तयामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः अस्माकं कदाचित् किं पुत्रस्य रिसल्ट् ज्ञातम् अथवा इदानीं जानाति एकनिमेषपूर्वं किञ्चिदपि टेन्शन् न भवति स्वयमपि एषः अनुभवः भवति अन्येषां चेत् बहु शीघ्रं भवति तदेव अहं पुत्रस्य इति उक्तवान् इदानीं पश्यतु वयं बहु शीघ्रं तेषां धैर्यं दातुं शक्नुमः तस्मिन् समये चिन्तां न करोतु किं भवति भवति चेत् भवति न सम्यक् मिलति चेत् सम्यक् किमपि कुर्मः नो चेत् अन्यकार्यं पश्यामः इति वयं वदामः वा न वा कदा एतत् वदामः वयं अन्येषां विषये स्वस्य विषये अपि केचन जनाः तादृशं द्रष्टुं शक्नुवन्ति अस्माकमपि तादृश अनुभवः स्यात् तावत्पर्यन्तं भयं सर्वं भवति तस्मिन् समये एकं धैर्यम् आगच्छति किमपि भवतु किञ्चित् समयपर्यन्तं रिसल्ट् दृष्ट्वा यदा पराजयः भवति तदापि ते आसीत्वा गच्छन्ति तादृशजनाः सन्ति किन्तु केचन जनाः तथा बहिर्गन्तुमेव न शक्नुवन्ति ते एव एक अङ्गं न्यूनं भवति चेत् आत्महत्यां करोति गत्वा तादृशजनाः सन्ति किल अस्मिन् लोके एव सर्वविधजनाः सन्ति सम्पूर्णपराजयं प्राप्य अपि सन्तोषेण गच्छति सः किमपि प्रोब्लम् तस्य उदाहरणं करणीयमिति अहं न वदामि तस्य मनः पश्यतु तस्मिन् समये तद् सः दृष्टवान् तदेव तस्य यद् एकैकस्य वैयक्तिकं यदा आगच्छति तदा एव एतद् वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः सीदन्ति मम गात्राणि इत्युक्ते मम अहङ्कारं यदस्ति किम् इति स्वयमेव चिन्तनीयं मम अधिक अहङ्कारः कुत्र अस्ति वयं चिन्तयामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः तदेव अस्माकं कृते अत्यधिकदुःखं ददाति जीवने मम सौन्दर्यं भवतु मम ज्ञानम् इति अहं चिन्तयामि तद्भवतु मम किमपि कौशलं भवतु यत्किमपि मम उत्तमकौशलमस्ति इति अहं जानामि तद्भवतु सम्यक् गायति अथवा सम्यक् नृत्यति अथवा सम्यक् भाषणं करोति यत्किमपि सम्यक् अहं करोमि इति अहं चिन्तयामि कथमहं चिन्तितवान् एतत् कथमहं चिन्तितवान् अहमेतत् सम्यक् करोमि इति कथमहं चिन्तितवान् अन्य अन्येषां मुखतः श्रुत्वा श्रुत्वा श्रुत्वा श्रुत्वा अहमेतत् सृष्टिं कृतवान् अहं सम्यक् एव अस्मि मम अपेक्षया समीचीनाः तस्मिन् क्षेत्रे यदा भवन्ति तद् मया सोढुं न शक्यते कारणं किं मम अहङ्कारः तत्र अहङ्कारस्य एव वर्धनमभवत् तद् भिन्नं भवितव्यमासीत् मम ज्ञानविषये अवगन्तव्यमासीत् तत् स्वाभाविकतया न भवति तस्मादेव भगवान् वदति अर्जुनस्य आयुधम् अन्तिमक्षणे अर्जुनस्य उपयोगाय न अभवत् जानाति किल यदा युद्धं सर्वं समाप्य तत्रत्य द्वारकायां विद्यमान महिलाः सर्वाः सः स्वीकृत्य आगतवान् प्रत्यागमनसमये तस्य सर्वमपि आसीत् किमपि कर्तुं न शक्तवान् सः तदेव यत्र अस्माकम् अहङ्कारः अस्ति तस्मिन् विषये न अस्माभिः अभिमानः करणीयः तत् अवगन्तुमेव वदति सीदन्ति मम गात्राणि अनन्तरं मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति पूर्वमपि उक्तं किम् मुखं सम्पूर्णम् एक बिन्दुजलमपि नास्ति सम्पूर्णं एतद् शुष्कमिव अभवत् जलं यत् किं जलं शुष्कं भवति इत्यस्य कारणं किमर्थं तत्र वदति एकं तु अस्माकं शरीरे भवति अनन्तरं वयमपि जानीमः जलमस्ति चेत् किं भवति अस्माकं सम्पू अस्माकं शरीरे एव जलमस्ति चेत् किं भवति किञ्चित् आर्द्रता भवति किल अस्माकं मनः अपि मनसि एक आर्द्रत्वम् आर्द्रत्वम् इत्युक्ते किं वदामि जल यदा भवति तत् सोफ्ट् भवति किमपि दृढवस्तु अस्ति इति चिन्तयतु वयं यदा बिस्केट् सर्वं खादामः बहु दृढमस्ति चेत् किं कुर्मः जले स्थापयतु किञ्चित् समये तस्य अन्तः कोशं कोशं प्रति यदा जलं गच्छति तदा किं भवति तत् साफ्ट् तद् विस्तृ विस्तारं प्राप्नोति तद् സോഫ്റ്റ് ബോധി സമാനമേവ അസ്മാക്കം അന്തരംഗേ അപ്പി അസ്മാക്കം അന്തരംഗേ യഥ സോഫ്റ്റ്നെസ് അസ്തി യഥ സോഫ്റ്റ് അസ്തി യഥ മൃദു അസ്തി തഥാ കിം ഭവതി അസ്മാക്കം ബഹു കിം വദാമി മനഃ ബഹു സമ്യക് ഭവതി തത് ബഹു അസ്തി കിം ഭവതി തത് ബഹു കഷ്ടായ ഭവതി അസ്മ സ്വയമപി കഷ്ടം अन्येषामपि कष्टं तदेव मुखं च परिशुष्यति अनन्तरं किम् उक्तवान् वेपधुश्च शरीरे मे शरीरतः वेपधुः आगच्छति तस्य अर्थः कः अन्तरङ्गे यद् सोफ्ट् अस्ति तद् बहिरागच्छति वेपधुः इत्युक्ते तदेव किल शरीरतः जलं बहिर्गच्छति शरीरं प्रति गन्तव्यमासीत् तद् विपरीतं जायमानमस्ति इदानीं शरीरतः सम्पूर्णं ബഹിർഗച്ച് വേപതുശ്ച ശരീരേ मे रोमहर्षश्च जायते तत्र रोमहर्षम् इति एकपदं वदति भिन्नभिन्नव्याख्यानमस्ति केचन जनाः एवं व्याख्यानं कृतवन्तः सन्ति रोमहर्षम् इति यद् वदति ततः एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अर्जुनस्य यः विकारः जातः तत्र सात्विकत्वम् अपि तिष्ठति सात्विकता अस्ति तत्र कारणम् उत्तमं उत्तमविचारं सम्पूर्णतया तस्य अन्तरङ्गतः न गतं सः यदा सा समष्टिरूपेण दर्शनं दृष्टवान् ततः एव तस्य किञ्चित् किञ्चित् न्यूनं जातमासीत् किल ततः एव अस्मिन् श्लोके एव उक्तवन्तः प्रथमं यदा मम इति सः दृष् द्रष्टुम् आरम्भं कृतवान् तदा किम् अभवत् पश्यतु പിതൃൻ പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സർവത്ര മമ സ്ഥാപയതു മമ പുത്ര മമ പിതാമഹ മമ ആചാര്യ द्रोणाचार्य आचार्य एव इति पश्यति चेत् किमपि प्राब्लं नास्ति कदा तस्य प्रश्नः आगतः मम आचार्यः तदा एव तेन सह युद्धं युद्धं न करणीयम् इति सः चिन्तितवान् अन्यथा तस्य प्रश्नः भीष्मः मम पितामहः इति चिन्तनं कृतवान् सः यत्र यत्र सः मम मम मम मम इति स्थापितवान् तदा यत् दृश्यं युद्धार्थं प्रेरणा दत्ता अधर्मस्य उपरि धार्मिकयुद्धस्य प्रेरणा दत्ता तदेव दृश्यं तस्य कृते भिन्नमभूत् दृश्यं तु भिन्नं नास्ति किल वेदान्ते अपि एक एतदस्ति दृक् दृश्यविवेकः इति एतदेव दृश्यविवेकः सर्वत्र आगच्छति दृश्यं समानमेव अस्ति कुत्र भेदः आगच्छति दृक् मध्ये यः पश्यति तस्यैव प्रश्नः अर्जुनस्य मनसि एव प्राब्लम् अभवत् पूर्वमपि ते एव तत्र आसन् सत्यं तदानीमेव सः उक्तवान् किल सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत तदानीमपि तस्य ते सन्ति इति सः जानाति एव तत्र प्रथमं यदा भगवतः शङ्खध्वनिं सः श्रुतवान् तस्य किञ्चित् तस्य चेञ्ज् अभवत् तस्य चेञ्ज् उत्तम चेञ्ज् आसीत् कथं चेञ्ज् अभवत् तस्य सर्वान् समष्टिरूपेण सः दृष्टवान् तदेव तिष्ठति चेत् युद्धं कर्तुं तस्य भयं न भवति तदेव भगवान् अग्रे पाठयति बहु कष्टकरम् अवगन्तुं एतत् तात्विकरीत्या वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कारणम् अस्माकं जीवने वयं सर्वत्र अन्यत् अन्यरीत्या एव कुर्वन्तः स्मः किन्तु किञ्चित् अवगच्छामः चेत् लाभः अस्ति अस्माकं जीवने अपि किञ्चित् किञ्चित् परिवर्तनम् आगच्छति यदा यदा ताडनं प्राप्नोति तदा तदा वयं चिन्तयितुं शक्नुमः किल जनाः कदा चिन्तयन्ति पश्यतु सामान्यविषयं स्वीकरोतु कदा ईश्वरनाम जपं करोति सर्वं त्यजतु एतत् सर्वमपि महा महातत्त्वम् इति सर्वं पार्श्वे स्थापयति वयं सर्वे अपि ईश्वरविश्वासिनः कदा वयं नामजपं कुर्मः कष्टमागच्छति किल तदेव कुन्तीदेवी प्रार्थनां कृतवती दुःखं ददातु भगवान् सा जानाति तत् प्राक्टिकलि तत् सत्यमेव यदा कष्टम् आगच्छति तदा एव वयम् ईश्वरस्य विषये भगवतः विषये चिन्तनं कुर्मः सुखेन अस्ति इति चिन्तयतु कोऽपि रोगः नास्ति का किमपि क्लेशः एव नास्ति भोजनं मिलति सम्यक् अनन्तरं यावत् गौरवं समाजे आवश्यकं तदस्ति सर्वं यद्यत् सामान्यम् अस्ति तत् मिलति वयं कदा भगवन्तं चिन्तयामः स्म समयः एव न भवति किल प्रातःकाले उत्थाय अस्माकम् उद्योगार्थं गन्तव्यम् अनन्तरं पुत्राणां कार्यं द्रष्टव्यम् अथवा पत्युः कार्यं द्रष्टव्यम् अथवा गृहस्य कार्याणि द्रष्टव्यानि सर्वाणि एक एक टैम् टेबल् मध्ये चलति वयं चिन्तयामः एवमेव सर्वदा भविष्यति इति मध्ये भगवान् भगवान् इति कोऽपि एकः कुत्रापि उपविश्य न करोति मध्ये प्रकृतिनियमः अस्ति मध्ये एकं मिलति एतत् मध्ये एकं गच्छति तदा एव वयं चिन्तयामः ओ एतत् एतावत्पर्यन्तं कथं व्यवहारं कुर्वन् आसम् एतद् मम एव इति विचिन्त्य व्यवहारं कुर्वन् आसं सत्यं मम एव इत्युक्ते अहमेव एतत् सर्वं करोमि अहं प्रातः उत्तिष्ठामि किं भगवान् अस्ति तत्र अहमेव उत्तिष्ठामि खलु एकदिनम् उत्थातुं न शक्यते चेत् तदा भगवन्तं चिन्तयामः किमर्थं न शक्यते मम बहु श्रान्तिः अस्ति किम् अभवत् भगवान् मम कष्टं तद् एतत् तद् परम्पराविषये सर्वं चिन्तनम् आगच्छति तावत्पर्यन्तम् अस्माकं चिन्तनं न भवति तदा मध्ये मध्ये यदा अस्माकं कष्टम् आगच्छति तदा एव वयमपि चिन्तयामः सम समानमेव अर्जुनस्य अपि अर्जुनः एक उत्तमरीत्या गच्छन् आसीत् एकविशालं दर्शनं प्राप्तवान् तदा एव मध्ये किम् आगतं स्वार्थता आगता तत्र मम इति एक दर्शनम् अभवत् यथा तत् दर्शनमागतं समग्रवीक्षणम् अन्यत्र तदेव तत्र अस्ति वेबधुश्च शरीरे मे इति आरभ्य अथवा कुतः आरभ्य सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेबधुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः इदानीं सः कथं कथम् अग्रे अग्रे गच्छति पश्यतु प्रथमं शरीरविषये उक्तवान् शरीरे किं किम् अभवत् तस्मिन् समये तदनन्तरं किम् उक्तवान् भ्रमतीव च मे मनः स्वयं सः अवगतवान् मम मनः भ्रमणं करोति न तिष्ठति एकत्र किल भ्रमतीव च मे मनः मनः प्रति गतम् प्रथमं शरीरे एतत् सर्वं यदा आगतं तद् अनुभववेद्यमस्ति वयं सर्वेपि जानीमः किन्तु मनसि यद्यद् भवति अन्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा एतत् सर्वं भगवान् अपि दृष्टवान् तस्य किं किम् अभवत् सीदन्ति मम गात्राणि इति सः उक्तवान् तत् भिन्नापि सः ज्ञातवान् एवं तिष्ठति सीदन्ति मम गात्राणि अनन्तरं गाण्डीवं संसदे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते सर्वमस्ति किमपि वक्तुं न शक्नोति सः देवदुश्च शरीरे रोमार्षस्यायते अनन्तरं गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम् अहं स्थातुं न शक्नोमि इति पर्यन्तं शरीरस्य तदनन्तरं किं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव तद् कथं मनः स्थिरं न भवति चेत् मन मानसिकदुःखम् आगतम् इदानीं मानसिकदुःखस्य प्रकटभावः पूर्वम् उक्तं प्रकटभावः कः शरीरे शरीरे यद्यत् वयम् अनुभवामः अथवा अन्यैः किं किं द्रष्टुं शक्यते तद् अर्जुने आगतं तस्य केन कारणेन आगतं तस्य चिन्तने परिवर्तनम् आगतम् किल चिन्तने परिवर्तनमागच्छति केनापि अवगन्तुं न शक्यते अहं युद्धं कर्तुमेव गच्छन् आसम् प्रथमं मम स्वार्थता आसीत् युद्धकरणार्थं यदा आगतवान् तदर्थमेव भगवान् मध्ये स्थापितवान् कारणम् एषः एतत् युद्धमध्ये अन्तरङ्गे चलति तदपि अवगन्तव्यम् अस्माकम् अन्तरङ्गे चलति एतद् युद्धं तद् युद्धं यदा चलति अस्माकं മനസി പ്രഥമം അഭവത് ഉത്തമോത്തമകാര്യാണി സർവമേവ സമ്യക് ഉദാഹരണം വദാമി ബഹൂനി ഉത്തമകാര്യാണി ചിന്തയतु जीवने किमपि प्रातः उत्तिष्ठामि योगासनं करोमि जपं करोमि बहूनि कार्याणि सन्ति एतत् सर्वं सर्वेपि जानन्ति उत्तमानि कार्याणि इति एतदनुत्तमम् इत्यपि अवगमनं भवति तदेव आसुरिकजन्म इति वदति तदितोपि कष्टकरमस्ति तत् तत्र वयं सर्वे न गतवन्तः इति अस्माकं भाग्यम् तत्रापि गच्छति संस्कृतिकारणेन मन्दं मन्दम् एतत् मद्यं पिबति उत्तममेव इति चिन्तयन्ति कोऽपि दोषः नास्ति इति चिन्तयति चेत् किं कर्तुं शक्नुमः तस्य विचारस्य परिवर्तनं प्रथमं करणीयं किल मम अहं बहु असमीचीनरीत्या व्यवहारं करोमि अन्यान् सर्वान् क्रोधेन पश्यामि अथवा सर्वान् तर्जयामि तदुत्तमं उत्तमं वा अनुत्तमं वा अनुत्तममेव इति वयं सर्वेपि जानीमः किन्तु केचन जनाः अनुत्तमम् इत्यपि न अवगच्छन्ति इति एकं स्टेज् आगच्छन्ति अन्य एकस्य मनसि दुःखं ददाति उत्तमं वा अनुत्तमं वा अनुत्तमं किल अहम् इदानीं भवन्तं वा भगिनीं वा कमपि अहं दुःखं जनयामि किमपि उक्त्वा तद् अनुत्तममिति जानामि किन्तु जनाः कुर्वन्ति किल तादृशं कुर्वन्ति वा किमपि कारणं विना मम कोऽपि लाभः नास्ति तदापि तस्य विषये किमपि उक्त्वा तस्य दुःखं ददामि तद् अस्ति तदा तद् अनुत्तमम् इति ज्ञानमपि अस्माकं समीपतः गच्छति तदा आसुरिकचिन्तनमस्ति तद् तद् इतोपि कष्टकरम् अर्जुनस्य तत्सर्वं न अभवत् अर्जुनस्य स्वयमेव तस्य चिन्तनं सम्यक् एव आसीत् किन्तु ममत्वमागतं चिन्तने यदा सः विशालचिन्तनं कुर्वन् आसीत् तन्मध्ये प्रथमं तस्य एतद् दृष्ट्वा किम् अभवत् तस्य अन्तरङ्गे मम आचार्यः मम मातुलः मम पुत्रः मम पौत्रः इति यदा ममत्वमागतं प्रथमं तस्य शरीरे तत्सर्वं प्रकटमभवत् शरीरे प्रकटमभवत् इत्यर्थः वयं सामान्यतया मम अन्तरङ्गे एतादृशचिन्तनं यदा आगच्छति आय अहं स्वयमेव अवगन्तुं शक्नोमि यत् सम्यक् नास्ति कदा मम कर्तुम् उत्साहः नास्ति अथवा मम उत्साह किमपि मम वक्तुमेव न शक्नोमि भिन्नभिन्नकारणानि भवति केन केन कारणेन तद् भवति वयं वक्तुं न शक्नुमः तदनन्तरस्टेज् किं भवति मनसि विभ्रमः भवति एतत् करणीयं वा न करणीयं पश्य योगासनं करोति उत्तमं वा अनुत्तमं वा उत्तमं प्रातःकाले मम अन्तरङ्गे विद्यमान मम शरीरस्य मम उत्पन्नम् तत्रैव इदानीं मम इति वदति असमीचीनमिति न चिन्तयतु सर्वदा मम इति कुत्र मम मम शरीरस्य मम शरीरस्य मीन्स् जडत्वं निद्रां करोमि अद्य न करोमि सर्वे अस्माकं प्रतिदिनम् एतत् सर्वं भवति किल ततः बहिरागन्तव्यं चेत् किं करणीयम् सर्वेषां जीवने एतत् समानमेव कस्यापि सरलं किमपि नास्ति ततः उत्थातव्यं प्रथमं शयनतः कस्यापि जीवने ब्राह्ममुहूर्ते उत्थातं तस्य किं निद्रा नागच्छति इति कारणेन कोऽपि उत्तिष्ठति एव जनाः चिन्तयन्ति एवं तस्य निद्रा एव न भवति प्रातःकाले उत्थाय किमपि करोति एवं न सर्वेषां तस्मिन् समये निद्रा आगच्छति अत्यन्तसुखकरसमयः एव सः किन्तु ततः न मया न करणीयम् इति प्रथमं भवान् पूर्वम् उक्तवान् किल चोय्स् एव नास्ति तत्र टु न भवितव्यं तत्र एकवारं करोमि एकवारं करोमि वा न वा इति प्रश्नः नास्ति अहं करोमि एव इति मया निश्चयः करणीयः मम मनसि एव चोयिस् अहं स्थापयामि चेत् मया कर्तुं न शक्यते सर्वाणि कार्याणि एवमेव वयमेव चोयिस् स्थापयामः आवश्यकं वा न वा करणीयं वा न वा एवं द्वन्द्वं नास्ति करणीयम् इति अहं श्वः आरभ्य प्रातःकाले उत्थातुं निश्चयं कृतवान् कृतवान् चेत् कृतवान् एव पुनः तस्मिन् विषये प्रश्नः नास्ति किमर्थम् उत्तिष्ठति कथा भवान् भवतः प्रश्नं भवान् पृच्छतु मम निश्चयम् अहं कृतवान् अथवा तस्मिन् समये मया तत् कर्तुं न शक्यते मम एतत् अस्ति मया तत्र गन्तव्यं मया अद्य शीघ्रम् उद्योगार्थं गन्तव्यं तस्मात् अहम् एतत् न करोमि बहु लघु लघु समयः अभवत् तस्मात् लघु लघु कार्याणि चिन्तयन्तु कति दिनानि वयं दीपज्वालनं परिवर्तयामः किल बहुवारं दीपज्वालनार्थं मम समयः नास्ति मया अद्य चिन्तयतु मया श्वः प्रातःकाले षड्वादने गन्तव्यं तस्मात् अहं दीपज्वालनं विना गच्छामि अन्यत् भोजनं विना गच्छति वा तदपि कुर्वन्ति जनाः भोजनमित्युक्ते अहं वदामि तादृशस्वकीयकार्याणि किमपि वयं न परिवर्तयामः तत्र एव मम कार्यं तादृशकार्याणि इति यदा चिन्तनं भवति मम कार्यं निद्रा मम कार्यं बोधनं मम कार्यं तत् मम कार्यम् एतत् एतत् मम कार्यम् उद्योगं मम कार्यं धनसम्पादनम् इति ममत्वं तत्र यदा आगच्छति तस्मिन् समये किं भवति यत् जनरल् कार्याणि सन्ति करणीयानि कार्याणि तत् कोऽपि न पृच्छति तद् वयं मन्दं मन्दं परिवर्तयामः तदा किं भवति जीवने युद्धे वयं पराजयं प्राप्नुमः तदेव अर्जुनस्य इदानीं वदति प्रथमम् एतत् शरीरे दृश्यते तदनन्तरं पश्यामः चेत् मनसि एव भ्रमः दृश्यते मनसि अपि भ्रमः भवति पश्यतु सः किं भवति सर्वं विपरीतं पश्यति तस्य बुद्धिः एव भिन्नं भवति बुद्धितः अहं चिन्तयामि न एतत् सर्वं न आवश्यकं बुद्ध्येव किल सर्वस्य कृते एतत् ददाति बुद्ध्येव चिन्तयति न आवश्यकम् एतत् प्रातःकाले योगासनं किं कति सर्वे जनाः योगासनं कृत्वा एव जीवनं कुर्वन्ति अमेरिके मध्ये कुत्र योगासनमस्ति कति प्रश्नाः सन्ति अस्माकं हस्ते एतत् सर्वे कियत् सुखेन जीवनं कृतवन्तः योगासनं कृत्वा अपि स्वामी विष्णुदेवानन्द तस्य पार्लेस् अभवत् कति उदाहरणानि वयम् अस्माकं ज्ञानं सर्वं तत्र आनयामः विपरीतकार्यार्थम् एतदेव चिन्तनस्य भेदः इदानीम् अर्जुनः तत् करिष्यति एकचिन्तनमेव आगतं तस्य असमीचीनकार्याणि मम इति सः चिन्तितवान् मनसि एव अभवत् शरीरे तद्दृष्टं शरीरस्य श्रान्तिः शरीरेण किमपि कर्तुं न शक्यते अभिमानः यत्र आसीत् तदपि हस्ततः गच्छति सर्वमपि गतं द्वितीयं किं भवति मनसि तद् आगच्छति मनसि विभ्रमः भवति करणीयं वा न करणीयं वा किमर्थम् एतद् तादृश विचारः विचारः एव मनसः एतत् तदनन्तरं बुद्धिनिर्देशं ददाति न करोतु कस्य बुद्धिः अस्माकमेव बुद्धिः तदेव तस्य बुद्धिः ददाति युद्धं न करोतु इति तस्य बुद्धिनिर्देशं ददाति तत्रैव भगवान् चिकित्सां करोति प्रथमचिकित्सां किं करोति एकं ताडनं दत्तवान् भवान् भगवतः प्रथमश्लोकं किम् अस्ति तत्र स्थितप्रज्ञस्य का किं क्लैब्यमास्मकमपार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तपय कोऽपि न आह्वयति किल क्लीबः इति आह्वतवान् पुरुषत्वमपि नास्ति स्त्रीत्वमपि नास्ति कथं तस्य चिकित्सा तदेव अस्माकमपि मनोविभ्रमः भवति तदनन्तरं बुद्धिभ्रमः भवति स चिकित्सा का शोकः किमर्थं शोक् एक एक शोक् यदा भवति बुद्धि कदाचित् कार्यं करोति वक्तुं न शक्यते तत् सर्वं बुद्धिभ्रमः यदा भवति बहु कष्टकरं शरीरस्य एव असुखं कष्टकरं किल ततोपि कष्टकरमस्ति कस्य असुखं मनसः मनसः अपेक्षया अपि कष्टकरमस्ति बुद्धिः सर्वम् अस्माभिः अध्ययनं करणीयम् एतत् सर्वमस्ति किल इदानीं किं वदामि ओटिसं वा तादृशं सर्वं बुद्धिमध्ये एव प्राब्लम् सः पुनः मनसः स्तरं प्रति तेषाम् आनयनं करणीयं मनसि बहूनि कार्याणि ते अङ्गीकुर्युः तद् विना तेषां रोगः न गच्छति ते न चिन्तयन्ति रोगः अस्ति इति तेषां चिन्तनमेव नास्ति तेषां रोगः कारणं तेषां बुद्धिः तादृशमेव निर्देशं ददाति तत् करोतु इत्येव निर्देशं ददाति चिकित्सा कथं करणीया चिन्तनीयः विषयः एव तदेव अस्माकमपि तदेव शरीर तदनन्तरं मनः तदनन्तरं बुद्धि बुद्धिभ्रमः यदा भवति पुनः भगवतः अनुग्रहः अस्ति चेदेव अग्रे गन्तुं शक्यते एतस्य तावत्पर्यन्तम् आगतं बुद्धिमध्ये तस्य द्वन्द्वम् अभवत् मध्ये मध्ये तस्य किं वदामि पूर्वपुण्यकारणेन अथवा तस्य संस्कारकारणेन मध्ये मध्ये तस्य उत्तमचिन्तनम् आगच्छति अत्रापि पश्यतु रोमहर्षश्च इति उक्तवान् अहम् अग्रिमसप्ताहे वदामि तस्य कः अर्थः इति रोमहर्षः भवति मध्ये अस्माकम् उत्तमचिन्तनं भवति मध्ये तस्य चिन्तनं भवति कदाचित् सः सर्वाणि कार्याणि उक्त्वा प्रथमाध्याये सः बहु इतः परं तस्य तदेव एवमेव एकं बुद्धिभ्रमः भवति चेत् कथं वदति तादृशमेव वदति अहं गच्छामि अहं सन्यासं स्वीकरोमि अहं युद्धं न करोमि भगवान् कस्यापि उत्तरं न वदति अनन्तरं तस्य एव समाधानम् अभवत् सः कृपया परया पुनः यदा कृपया परया अत्र अस्ति एवमेव भगवन्तम् एकवारं पश्यति सः तस्य नेत्रतः सर्वम् अश्रूणि आगच्छति यदा वत्सः धेनुं पश्यति तादृश एकवारं दर्शनं करोति तदा भगवान् गीतां वदति तदेव तर्जनमपि अन्येष कं तर्जयति इदानीं पश्यतु अहं यम् इच्छामि तमेव तर्जयामि किल मम पुत्रः मम पुत्री अथवा मम ज्येष्ठः मम भ्रातः मम एकः उत्तमबन्धः अस्ति सः किमपि असमीचीनं करोति चेत् अहं तर्जयामि तर्जनं स्कोल्डिङ्ग् hmm. किल मम पुत्रः असमीचीनकार्यं करोति चेत् अहं वदामि न करोतु अहं तर्जयामि कदाचित् ताडयामि कदाचित् समानमेव भगवान् अर्जुनं कृतवान् एतत् सर्वं कारण अर्जुनः सम्यक् भवति इति सः जानाति किन्तु दुर्योधनं कृतवान् वा किमपि किमपि न कृतवान् <laughs> अस्माभिः अपि चिन्तनीयं केचन जनाः परिवर्तनमेव न शक्यते तत्र गत्वा प्रयत्नः <laughs> न करणीयः अस्माभिः अस्माभिः अस्माकम् उपरि प्रयत्नः करणीयः तावदेव स्वस्य अन्तरङ्गे एव एतद् युद्धं चलति एकस्मिन् पार्श्वे अस्माकम् एतादृश दुर्चिन्तनानि सद्चिन्तनानि कथं वयं स्वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः एकवारं ध्यानं कृत्वा पश्यतु स्वस्य उत्तमचिन्तनस्य उपरि कथं कथम् अधमचिन्तनम् आगच्छति कतिवारम् अहम् उत्तमम् आवश्यकम् आवश्यकम् आवश्यकम् इति चिन्तयामि चेदपि तद् न मिलति बहू प्रयत्नः करणीयः एकः सिल्लि मेटर् नास्ति एवमेव अहं प्राप्तुं शक्नोमि इति नास्ति आपणं गत्वा क्रेतुं शक्नुमः इति न गीतापठनम् इत्युक्ते चिन्तनं करणीयं स्वयं स्वयं तस्मिन् विषये चिन्तयित्वा अन्य केनापि अस्मान् पाठयितुं न शक्यते अर्थं सर्वं वक्तुं शक्नोति किन्तु अनुभवः तस्य फीलिङ्ग्स् स्वयमेव प्राप्तव्यम् एक पायिण्ट् प्राप्नोति चेत् पर्याप्तम् अनन्तरम् आनन्दः भवति भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ